ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ ໃຜໆກໍຄົງຈະຮູ້ແລ້ວວ່າ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຄົງຟື້ນ ຄືຕົກຢູ່ໃນ recession ມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ຍ້ອນລິດເດດຂ ອງໂຄວິດ-19 ທີ່ເກີດມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນພຸ້ນ ຍ້ອນແນວນັ້ນເອງ ບັດນີ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບແຜນການຂອງພວກເພິ່ນ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງໂຄງການການເຂົ້າເມືອ ງອົດສະເຕຣເລຍ ຄື Migration Program ໃນການປ່ຽນແປງນັ້ນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເບັດໃສ່ເຈາະຈົງໃສ່ການດຶງດູດເອົາຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຫຼາຍ ໃຫ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງ ຖາວອນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍມອງເຫັນວ່າ ນີ້ຈະເປັນການຊົດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຟື້ນຄືນຈາກໂຄວິດ-19 ໄດ້ ນີ້ມີຂຶ້ນໃນເມື່ອທີ່ການ ບວກລົບການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ຄື migration ແລ້ວ ແມ່ນວ່າການເອົາຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະມີໜ້ອຍລົງ ຄືຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນລົບ ການຕົກລົບນີ້ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຕໍ່ແຕ່ພາຍຫຼັງເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ພຸ້ນ ຍານາງ Sally Ann Williams ເປັນຜູ້ນຳຂ ອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຊື່ວ່າ

ການດຶງດູດເອົາຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນຕ່າງປະເທດມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເລື້ອຍໆມາ ເປັນການທ້າທາຍສຳລັບອຸດສາຫະກຳອົດສະເຕຣເລຍ ຊີດາ Innovation ເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ອີງໃສ່ diversity ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການພົວພັນກັບສາກົນນານາຊາດ

ເຮົາແຮ່ງມີເງື່ອນໄຂອັນສະເພາະອັນໜັກແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມ ວ່າຊັ້ນ ທຸລະກິດດັ່ງ Cicada Innovation ຈະຕ້ອງການຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ເມື່ອຊາຍແດນຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເປີດຄືນໃໝ່ແລ້ວ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣ ເລຍເປີດເຜີຍໂຄງການການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍອັນໃໝ່ອອກມາແລ້ວ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີການເຕີບໂຕໃນດ້ານພົນລະເມືອງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ມາເປັນເວລານານແສນນານກວ່າ 100 ປີມາແລ້ວ ລັດ ຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈະຫາເອົາບຸກຄົນທີ່ດີເລີດ ທີ່ສະຫຼາດສະຫຼຽວສຸດຈາກທົ່ວໂລກນີ້ ນີ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຕັ້ງພະນັກງານຂຶ້ນແລ້ວ ເພື່ອຊອກເອົາຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານຫຼາຍແທ້ ໆ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງດ້ວຍ ທີ່ໃນຕອນຕົ້ນໆ ພວກເພິ່ນຈະເຈາະຈົງໃສ່ດ້ານການຜະລິດຜົນ manufacturing ກິດຈະການການເງິນ ແລະ ສຸຂະພາບ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກໍຈັດແຈງຂຶ້ນໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເມື ອງ ເອົາຄົນເກັ່ງຂັ້ນໂລກ Global Talent ເຖິງ 15,000 ຄົນ ນີ້ແມ່ນທະວີຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ ແລະກໍທະວີກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບດ້ານທຸລະກິດ ແລະການໝູນເງິນໝູນຄຳ ຄື Business Innovation and Investment ຂຶ້ນ 2 ເທົ່າ ມາເອົາ 13,500 ຄົນ ທ່ານ Alan Tudge ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະມົນຕີວ່າກາ ນກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ We know that some of these individuals with exceptional skills come here, build businesses, become entrepreneurs ພວກທ່ານຮູ້ວ່າບຸກຄົນສ່ວນໂຕທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເປັນພິເສດ ຈະມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ສ້າງທຸລະກິດຂຶ້ນ ກັບກາຍເ ປັນນັກທຸລະກິດໃຫຍ່ ກັບກາຍເປັນນັກວິທະຍາສາດຂັ້ນສູງ ແລະການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນວ່າພວກຂະເຈົ້າຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳອອກມາເພື່ອຄົນອື່ນໆດ້ວຍ ກິດຈະການທະນາຄານໃນປະເທດອົດສະເ ຕຣເລຍກໍເລີ່ມໂຄງການອັນໜຶ່ງຂຶ້ນກະຕຸກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດັ່ງຍານາງ Elizabeth Foley ທີ່ເປັນ CEO ຂອງສະຖາບັນ Australian Institute of Project Management ເວົ້າວ່າ It will really help power the economic growth that we're looking for ການດຶງດູດເອົາແຮງງານທີ່ຊ່ຽວຊາ ນຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ຜົນໄດ້ຂອງການໝູນເງິນໝູນຄຳ ແຕ່ມັນກໍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃສ່ຈຳນວນຄົນທີ່ຈະໄດ້ວີຊາມາເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄືວ່າ ການທີ່ນາຍຈ້າງປະກັນເອົາຄົ ນມາເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈະຕົກຕ່ຳລົງເຖິງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສີ່ ແລະບ່ອນສຳລັບ Skilled Independent Visa ຄືວີຊາຄົນທີ່ຊ່ຽວຊານທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບໃຜ ຈະຖືກຕັດບ່ອນລົງເຖິງສອງສ່ວນສາມ ທ່ານ Alan Tudge ຊີ້ແ ຈງວ່າ and it's prioritized around certain occupations right ມັນເປັນຈຳນວນຈຳກັດກ່ຽວກັບທີ່ເຄີຍມີມາ ແລະດຽວນີ້ມັນຈະໂຈງໃສ່ບາງວິຊາຊີບ ດັ່ງອາຊີບໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະອາຊີບການຂຸດແຮ່ທາດ ສຳລັບເດເວຍ ຊາຣິນແລ້ວ ທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວ ຍການສູນກາງການດູແລເດັກແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ACT ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ

ອຸດສາຫະກຳການດູແລເດັກໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີແຮງງານທີ່ເກີດຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດເຖິງໜຶ່ງສ່ວນສາມພຸ້ນ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast